ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ອາລະວາດຢູ່ໃນລາວນັ້ນ ມັນກໍບໍ່ຮ້າຍໜັກປານໃດ ແຕ່ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ມີຂ່າວໆຜ່ານທາງໂຊຊຽວມີເດຍ ຕໍ່ປາກຕໍ່ຄໍກັນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງວ່າ ລາວຈະເຮັ ດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າບັດນີ້ມີຂ່າວອີກວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ມາຍັງລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະການຈະເຮັດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ເພື່ອໃຊ້ໃນສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເອງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂໍ້ມູນເປັນແນວໃດນັ້ນ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ດິງ ເຢີຟານ ຕົວແທນບໍລິສັດຜ ະລິດຢາ ຢວນໂຊ ໃນຖານະຕົວແທນບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ກະເປັນບໍລິສັດວິໄຈ ແລະ ຜະລິດວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງຈີນ ກະໄດ້ນຳທີມເຂົ້າພົບທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສ າທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕາມຂ່າວທີ່ຖືກເປີດເຜີຍເນາະ ໂດຍສູນຂ່າວການແພດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ລະບຸພຽງວ່າ ຫົວຂໍ້ທີ່ທັງສອງຝ່າຍຫາລືກັນ ກະໄດ້ແກ່ເລື່ອງຂອງການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍທົດລອງ ແລະ ຜະລິດວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ເພື່ອຜະລິດປ້ອນແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດ ແລະ ກະສົ່ງອອກໄ ປຕ່າງປະເທດ ຢ່າງໃດກໍຕາມເນາະ ກະຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍໃນລາຍລະອຽດອື່ນໆຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ວ່ານີ້ເນາະ ກະຄື Stemmi RNA ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິໄຈຂອງຊາວຈີນ ໃນຊຸມ ຊົນຜະລິດຢາຈາງຈຽງ ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ເມື່ອປີ 2559 ທຳໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເທັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ ເພື່ອນຳມາພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດວັກຊີນ mRNA ລາຍທຳອິດຂອງຈີນ ແລະ ກະນັບແຕ່ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ເນາະ ຈະສາມາດລະດົມທຶນ ສະໜັບສະໜູນຈາກພາດເນີທີ່ເປັນອົງກອນທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິສັດວິໄຈໃນຈີນ ປະມານ 6 ລາຍ 100 ລ້ານຢວນເນາະ ອັນນີ້ກໍຄືບໍລິສັດທາງການຈີນໄດ້ສົ່ງເຂົ້າມາຫາລືກັບທາງການລາ ວ ເພື່ອທີ່ຈະຜະລິດວັກຊີນເນາະ ໂອ້ຍ ຄັນວ່າຈັ່ງຊີ້ນີ້ເນາະ 100 ລ້ານຢວນນີ້ ໄລ່ເປັນເງິນໂດລາອົດສະຕຣາລີນີ້ ຫານໃຫ້ປະມານ 5 ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຫຼາຍ ມັນ ມັນເຮັດຈັ່ງໃດວ່າ ມັນ ມັນ ມັນຊິມາເຮັດຢາວັກຊີນນີ້ ອັນນີ້ ນີ້ຂໍຖາມຊະວ່າ ຢາວັກຊີນທີ່ວ່າເພິ່ນລົມກັນ ອາດຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດ ເຮົາກໍຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອນີ້ ເປັນພຽງທີ່ວ່າປຶກສາຫາລືກັນນີ້ນະ ແມ່ນໆ ເຮັດຢາວັກຊີນໃດເນາະ ເພາະວ່າຢູ່ໃນປະເທດຈີນນີ້ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄົ້ນ ຄວ້າເບິ່ງຄັ້ງລ່າສຸດຫັ້ນ ມັນມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 8 ບໍລິສັດພຸ້ນໃດລະ ໝາຍເຖິງວ່າຢາວັກຊີນນັ້ນ ຂອງຈີນນັ້ນ ມັນ 8 ຍີ່ຫໍ້ພຸ້ນລະ ທີ່ວ່າຢາດັງໆດີໆຂອງຈີນນີ້ ທີ່ວ່າຈີນໃຊ້ກັນນັ້ນແມ່ນຊີໂນຟາມກັບຊີໂນແວັກນະ ຢາທີ່ວ່າມາປຶ ກສາຫາລືກັນ ອາດຈະເຮັດນີ້ນະ ແມ່ນຢາຍີ່ຫໍ້ຫຍັງເນາະ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ລາຍລະອຽດຕົງນີ້ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງ ລົງລາຍລະອຽດ ຍັງ ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍວ່າຊິເປັນຊີໂນແວັກ ຊີໂນຟາມ ຫຼືວ່າຊິເປັນຍີ່ຫໍ້ອື່ນ ແຕ່ຕອນນີ້ກໍ ຄືເປັນການຫາລືເບື້ອງຕົ້ນ ລະຫວ່າງທາງການຈີນກັບທາງການລາວເນາະ ໂດຍທີ່ວ່າເຮົາ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຢາຫຍັງເທື່ອແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ ຄືໂຕນີ້ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ວ່າຊິເປັນຕົວໃດເນາະ ຄັນເ ວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດຈີນທີ່ວ່າມາຫາລື ລົມກັນກັບຝ່າຍລາວຫັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນບໍລິສັດໃດຮູ້ບໍ່ ອາ ບໍລິສັດຜະລິດຢາຢວນຊູ ອືມ ບໍລິສັດຢວນຊູວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ບອກວ່າເປັນຕົວແທນບໍລິສັດຜະລິດຢາຢວ ນຊູເນາະ ກະເຮົາມາດູເດົາໄດ້ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ Sinovac Sinopharm ວ່າຊັ້ນເທາະ ຄັນ ຄັນ ຄັນ ຄັນແມ່ນຢວນຊູນັ້ນ Sinovac Sinopharm ມັນກໍຕ້ອງແມ່ນບໍລິສັດ Sinovac Sinopharm ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນ ມັນແມ່ນຢວນຊູວ່າຊັ້ນເທາະ ແມ່ນຕົວະ ບໍ່ ບໍ່ແນ່ໃຈເນາະວ່າຊິແມ່ນ ແມ່ ນ ອາ ບໍ່ແມ່ນ Sinopharm ຫຼືວ່າເປັນ Sinovac ຫຼືຊິເປັນຍີ່ຫໍ້ອື່ນ ເພາະວ່າມັນຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍ ອາ ໃນ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ເນາະ ທາງການຈີນນີ້ກະໄດ້ສົ່ງ ສົ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລື່ອງຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິໄຈຊາວຈີນເນາະ ກໍໄປ ໄປພະ ມ້າຄືກັນ ໄປຫາລືກັບ ອາ ລຽກວ່າຕົວແທນຂອງພະມ້າ ເພື່ອຜະລິດວັກຊີນໃສ່ໃນປະເທດຄືກັນ ມື້ ມື້ດຽວກັນນັ້ນ
SBS Lao Share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook